دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، BDTنىڭ ئۆز نىزامنامىسىگە خىلاپ ھالدا ئىش كۆرۈۋاتقانلىقىنى، شۇ قاتاردا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە قوش ئۆلچەم قوللىنىۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىدى. ئۇلارنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان باياناتتا ئېيتىلىشىچە، BDTنىڭ يېقىندا ئېچىلغان ئۈچىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا ئەللىك نەچچە دۆلەت قوشما بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇملىرىنى ئەيىبلىگەن. BDTنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىمۇ ئۆزلىرى ئېلان قىلغان دوكلاتتا شىنجاڭدا بولۇۋاتقان، ئىشلار ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەردىن بولۇشى مۇمكىن دەپ خۇلاسە چىقارغان. ھالبۇكى ئون يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى BDTنىڭ باش كاتىپى ئانتونىئو گۇتېررېس بېيجىڭغا بارغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتى ساھىبخانلىق قىلغان بىر بەلباغ بىر يول مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشقان. ئۇ بۇ جەرياندا خىتاي رەھبەرلىرىدىن شى جىنپىڭ قاتارلىق كىشىلەر بىلەن سۆھبەتلەشكەن ھەمدە خىتاينى خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە كۆپ خىللىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئەڭ زور تۆھپە قوشتى دەپ مەدھىيىلىگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى دىلشات رىشىت بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، شەرقىي تۈركىستان دەل خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى مەركىزىي ھالقا، مۇشۇ رايوندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ سادىر بولۇۋاتقانلىقىنى باش كاتىپ جانابلىرى نېمە ئۈچۈن تىلغا ئالمايدۇ؟ دېگەن. باياناتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندا چاقىرىلغان يەتمىش سەككىزىنچى نۆۋەتلىك يىللىق يىغىندا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزاسى بولۇپ سايلىنىشى ئەيىبلىنىپ، كىشىلىك ھەقلەرنى ئەڭ زور دەرىجىدە دەپسەندە قىلىۋاتقان بىر دۆلەتنىڭ بۇ كېڭەشكە ئەزا بولۇپ سايلىنىشى BDT ئۈچۈن بىر چوڭ نومۇس. ئۇلار تېزدىن بۇ خىلدىكى قوش ئۆلچەمدىن ۋاز كېچىشى لازىم دېيىلىدۇ. ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى بارغانسېرى يىرىكلىشىپ مېڭىۋاتقاندا بۇ خىل يىرىكلىكنىڭ ئۇرۇش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى ھەققىدە بەزى تەخمىنلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغانىدى ئەمما بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ھازىر ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ئۇرۇش تەييارلىقى پۈتمىگەنلىكى شۇڭا بۇنداق ئېھتىماللىقنىڭ يېقىن ئارىدا يۈز بەرمەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى دۆلەتلىك كومىتېتىنىڭ يىللىق زىياپىتىگە ئەۋەتكەن تەبرىكىدە بۇ ھال يەنە بىر قېتىم ئەكس ئەتكەن مەزكۇر كومىتېتنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن ئۇچۇرلاردا ئېيتىلىشىچە يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كەچقۇرۇن نيو يورك شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق زىياپەتنىڭ شەرەپ مېدالى سابىق ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ھېنرىي كېسسىنگېرگە تەقدىم قىلىنغان بۇنىڭدا ئۇنىڭ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدا دىپلوماتىك ئالاقىنىڭ ئورنىتىلىشىغا قوشقان تۆھپىسى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ بۇ كېسسىنگېرنىڭ يۈز ياشلىق تۇغۇلغان كۈنى ئۈچۈن بېرىلگەن ئەڭ ياخشى سوۋغات دېيىلگەن شى جىنپىڭنىڭ مەزكۇر زىياپەتكە ئەۋەتكەن تەبرىك تېلېگراممىسىدا بۇ نۇقتا تىلغا ئېلىنغان ھەمدە بىز ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە تىنچلىقتا بىللە تۇرۇش ۋە ئۆزئارا ھۆرمەتنىڭ ئۈچ پرىنسىپى ئاساسىدا ئۆزئارا ھەمكارلىق ۋە ئورتاق مەنپەئەتلىنىش شەكلىدىكى ئالاقىنى ئالغا سۈرۈشنى خالايمىز دېيىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى يېقىنقى مەزگىللەرگىچە ئىزچىل سىياسىي ئىقتىساد ۋە ھەربىي جەھەتلەردىكى ئىغۋاگەرلىك ۋە زومىگەرلىك قىلمىشلىرىنى كېڭەيتىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭ ئەڭ تىپىك ئىپادىسى تەيۋەن مەسىلىسىدە ئەكس ئەتكەن ئىدى بۇنىڭغا ماس ھالدا خىتاينىڭ چىلبۆرە دىپلوماتىيىسى دەپ ئاتالغان دىپلوماتىيە ساھەسىدىكى مۇتتەھەملىكىمۇ كۆپلەپ ئاشكارا بولغان ئەمما تۈرلۈك ئۇچۇر مەنبەلىرى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ زور دەرىجىدە چېكىنىۋاتقانلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆپلىگەن ئىجتىمائىي مەسىلىلەرگە چىرمىشىپ قېلىۋاتقانلىقى شۇڭا خىتاينىڭمۇ دەماللىققا زور كۆلەملىك ئۇرۇشنى باشلىيالمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىشكە باشلىغان نۆۋەتتە بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاقىتنى قولغا كەلتۈرۈپ ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىش ھىيلىسى

خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى ئۇيۇشتۇرغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق چەت ئەللىك ياش خىتايشۇناسلارنى تەربىيىلەش شىنجاڭ سىنىپى يېقىندا ئوقۇش پۈتتۈرگەن

ئىشلەپچىقىرىشنى تولۇق ئىزچىللاشتۇردۇق. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب كۈچلىرىنىڭ دۆلىتىمىز ھەققىدىكى بۆھتانلىرىغا قايتۇرۇلغان بىر كۈچلۈك رەددىيە، دېگەن. شۇنىڭدەك، ھەرقايسى خىتايشۇناسلارنى خىتاي ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى سۆزلەش قۇرۇلۇشىغا ئاكتىپ تۆھپە قوشۇشقا تەكلىپ قىلغان. يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان ياش خىتايشۇناسلار ئۆزلىرىنىڭ يىگىرمە كۈنلۈك نەق مەيدان زىيارىتى ۋە ئۆگىنىش جەريانىدا بۇ جايدىكى بىخەتەرلىك ۋە تەرەققىياتتىن ھەيرانۇ ھەس بولغانلىقىنى زوق-شوق بىلەن بايان قىلغان. شۇنداقلا تاشقى دۇنيانىڭ ھەقىقىي شىنجاڭنى تونۇپ يېتىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىلىم ساھەسىدىكى بىر زور تارماق بولغان خىتايشۇناسلىققا ئۆزلىرىنى بېغىشلىغان بۇ ياشلارنى ئىلىم-پەن ساھەسىدىكى گىگانتلارنىڭ ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ باش ئىجراچىلىرىدىن بىرى دەپ قارىلىۋاتقان ما شىڭرۇينىڭ قوبۇل قىلىشى، شۇنداقلا ئۇلارنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي باستۇرۇش قىلمىشلىرىنى ئاقلاشقا تەكلىپ قىلىشى نۆۋەتتە زور دىققەت قوزغىماقتا. خىتايشۇناسلىق ئىلمى ئۆتكەن بىر نەچچە ئەسىردە كۆپلىگەن مۇنەۋۋەر ئالىملارنى يېتىلدۈرگەن بولۇپ، شۇلار قاتارىدا ئېدۋارد شاۋان، پاۋل پېليو، نىكىتا بىچۇرىن، ئوۋېن لاتتىمور قاتارلىقلار ئۇيغۇر دىيارى، شۇنداقلا قەدىمكى تۈركلەر ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدە نۇرغۇنلىغان ئۆلمەس ئەسەرلەرنى قالدۇرغان ئىدى.
خىتايدىكى كۆزىتىش كامېراسى ساھەسىدە ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقارغۇچىلاردىن بىرى بولغان ھېكۋېژن شىركىتىنىڭ ئەڭ يېڭى يۇمتالىغا ئاز سانلىق مىللەت ۋە ئۇيغۇرنى تونۇش ئىقتىدارىنىڭ سەپلىنىشى يېقىندا قايتىدىن دىققەت قوزغاشقا باشلىدى بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ بىز ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان بۇ خىلدىكى چىراي تونۇش تېخنىكىسىنى ئىشلىتىشتىن توختاتتۇق دېگەن باياناتىنىڭ يالغان ئىكەنلىكى بۇ قېتىم ئاشكارا بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇمنىڭ يەنە بىر يۈزىنى نامايان قىلىپ بەرگەن بۇ ھەقتىكى تەتقىقات دوكلاتىنى ئېلان قىلغان ئاي پى ۋې ئېم شىركىتىنىڭ تور بېتىدە يىگىرمە ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئېلان قىلىنغان ئۇچۇرلاردا دېيىلىشىچە ھېكۋېژن شىركىتىنىڭ كۆزىتىش كامېراسىغا سەپلەنگەن ئىلگىرىكى يۇمتاللاردا كۆرۈنگەن كىشى ئاز سانلىق مىللەتمۇ دېگەن سوئال كۆزنىكى ئورۇن ئالغان بۇنىڭغا جاۋابەن بېرىلگەن تاللاش مەزمۇنى شۇنداق، ياق، نامەلۇم، بولغان بولسا، بۇ قېتىمقى ئەڭ يېڭى يۇمتالدا شۇنداق، ياق، نامەلۇم، ئۇيغۇر، دەپ، ئۇيغۇر دېگەن يېڭى تاللاش قوشۇلغان. ھالبۇكى، مەزكۇر شىركەت ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى دانىيەدىكى سىياسەت گېزىتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، بىز بۇ خىلدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنى تونۇش ئىقتىدارىنى بارلىق كۆزىتىش كامېرالىرىمىزدىن چىقىرىۋەتتۇق، دېگەنىكەن. خەۋەردە مۇشۇ ئەھۋال ئالاھىدە ئەسكەرتىلىپ، بۇ بايقاش شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، ھېكۋىژېن شىركىتى داۋاملىق ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نازارەت ۋە كونتروللۇق سىياسىتىگە چىراي تونۇش تېخنىكىسى ئارقىلىق ياردەم قىلماقتا، دېگەن. ھېكۋىژېن شىركىتىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى ھاكىممۇتلەقلىققە يانتاياق بولۇشتەك خاراكتېرى تۈپەيلىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خېلى بۇرۇنلا ئۇنى مەنئى قىلىش ھەققىدە رەسمىي قارار ئالغان ئىدى. بۇنىڭغا ئەگىشىپ، Hikvision شىركىتىنى بىخەتەرلىككە خەۋپ پەيدا قىلغۇچى دەپ ئېتىراپ قىلغان ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى يېقىندا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى قارارى توغرىسىدا ئېنىقلىما بەرگەن ئۇنىڭدا Hikvision شىركىتىنىڭ كۆزىتىش كامېرالىرىنى سەزگۈر جايلارغا ئورنىتىشنى مەنئى قىلىش ھەققىدىكى بەلگىلىمىنىڭ داۋاملىق كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكى ئەمما بۇ مەنئى قىلىش بەلگىلىمىسىنى ئاممىۋى سورۇنلار كوچا ۋە ساقچىخانىلارغا تەتبىقلىمىسىمۇ بولىدىغانلىقى ئېيتىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىجرا قىلىۋاتقان شىنجاڭنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى رېكورتى يېقىندا ئېلان قىلىنغان خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئۆزىدە ئۇيغۇر دىيارىدىن خىتاي ئۆلكىلىرىگە توشۇلغان توكنىڭ جەمئىي مىقدارى يۈز مىليارد كىلوۋاتتىن ئاشقان بۇ بولسا پۈتكۈل خىتايدىكى بىر مىليارد تۆت يۈز مىليون خىتاينىڭ بىر يۈز ئەللىك يەتتە كۈنلۈك توك ئىستېمالىنى قامدىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ئۆلكىلىرىگە توشۇلغان بۇ توكنىڭ ئاز دېگەندىمۇ ئۈچتىن بىرى يېشىل ئېنېرگىيە بولۇپ، خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئەڭ زور ئېنېرگىيە بازىسى بولۇپ قالغان. قالغان ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى كۆمۈر ۋە باشقا يېقىلغۇ ماتېرىياللار ئاساسىدا ھاسىل قىلىنىدىغان توك ئىگىلەيدىكەن. ئەمما خەۋەردە ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك خەلق بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ قايسى دەرىجىدىكى نامراتلىقى، ھازىرغىچە تېخى توك يېتىپ بارمىغان يېزا قىشلاقلاردىكى مىليونلىغان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ قىشلىق ئىسسىنىش مەسىلىسى ھەل بولمىغانلىقى، شۇنداقلا بۇ قەدەر زور مىقداردىكى توك ئىشلەپچىقىرىش ۋە يۆتكەشتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى تەبىئىي بايلىقلارنىڭ قايسى دەرىجىدە تالان-تاراج قىلىنىدىغانلىقى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مۇھىتنىڭ قايسى دەرىجىدە ۋەيران بولۇۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆز بولمىغان.

ئۆتكەن يىلى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا يەكەن چارىباغلىق ماھىرە مەمەت ئىسىملىك بىر قىزنىڭ مارالبېشىدىكى ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسىغا مەجبۇرىي ئەپ كېتىلىپ غايىپ بولغانلىقى ۋە تۆت يىلدىن بۇيان ئىز دېرىگى يوقلىقى خەۋەر قىلىنغانىدى مۇخبىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتە ئەپ بارغان ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇنىڭ تا ھازىرغىچە غايىپ ئىكەنلىكى ۋە يېقىندا دېئېنئېا سىنىغى ئۈچۈن ئاتا ئانىسىدىن قان ئېلىنغانلىقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان تېخىمۇ كېڭەيگەن مەجبۇرىي ئەمگەك فابرىكىلىرى يالغۇز ئىشچىلارنى جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ئاستا ئاستا خورىتىپلا قالماستىن يەنە بەزەن تراگېدىك ۋەقەلەرگىمۇ سەھنە بولماقتا ۋە كۈتۈلمىگەن ۋەقەلەر بىلەن كىشىلەرنىڭ جېنىغا زامىن بولماقتا ئۆتكەن يىل ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا چىققان بىر خەۋەردە يەكەن چارباغلىق ئون سەككىز ياشلىق ماھىرە مەمەتنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى مارالبېشىدىكى ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسىغا ئەكىتىلگەنلىكى ۋە بىر يىلدىن كېيىن ئىز دېرىكى غايىب بولغانلىقى ۋە ئاتا ئانىسىنىڭ تۆت يىلدىن بۇيان قىزىنى ئىزدەپ تاپالمايۋاتقانلىقى قەيت قىلىنغان. ئۈستىدىكى ماۋۇ قىز بالىنى كۆرگەنلەر بارمۇ؟ ئاتا ئانىسى تا ھازىرغىچە ئىز دېرىكىنى قەتئىي ئالالماپتۇ تۇغقانلار. بۇ سىڭلىمىزنىڭ ئىسمى ماھىرە مەمەتئېلى يىگىرمە ئىككى ياش. بۇ سىڭلىمىز ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل يەتتىنچى ئايدا مارالبېشتىكى مەلۇم بىر زاۋۇتتا ئىشلەيمەن دەپ چىقىپ كېتىپ يوقاپ كېتىپتىكەن. بۇ خەۋەردە يەنە قىزنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ ھەرقانداق خەۋپ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ قىزنى ئىزدەۋاتقانلىقى ئەمما ھېچقانداق نەتىجىگە ئېرىشەلمەيۋاتقانلىقى

ئاشكارىلىنىشىچە ماھىرە مەمەت يەكەن ناھىيەلىك ئىككىنچى كەسپىي ئوتتۇرا مەكتەپ تەرىپىدىن مارالبېشىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدىن ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسىغا ئەۋەتىلگەن بىر يىل ئىچىدە ئۈچ قېتىم ئائىلىسىگە كېلىپ كېتەلىگەن ماھىرە مەمەت ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن ئائىلىسى بىلەن ئالاقىسى پۈتۈنلەي ئۈزۈلگەن ئانىسى سەنەم سەيدەخمەت ۋە دادىسى مەمەت رۇسۇللارنىڭ ۋەنخې كىيىم-كېچەك فابرىكىسى، يەكەن ئىككىنچى كەسپىي ئوتتۇرا مەكتىپى ۋە مارالبېشى ساقچى ئىدارىسىدىن سۈرۈشتە قىلىشلىرى ھېچقانداق نەتىجە بەرمىگەن ۋەنخې كىيىم-كېچەك شىركىتى بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرمىدى. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان يەكەن ئىككىنچى كەسپىي ئوتتۇرا مەكتەپ خادىمى ئۆزلىرى فابرىكىغا يولغا سالغان ئوقۇغۇچىلار ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشنى قوپاللىق بىلەن رەت قىلدى نېمىدىن سورىماقچىدۇق بىز ئۇ ۋەنخېغا ئەۋەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى قانچىلىك ئوقۇغۇچى ئەۋەتتىڭلار ۋەنخې كىيىم كېچەك زاۋۇتىغا مارالبېشىدىكى ماھىرە مەمتىلى دېگەن قىز بالىچۇ ماھىرە مەمتىلى دېگەن قىز بالا تۆت يىلغىچە ئىز دېرىكى يوقكەنغۇ
ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسىدىكى ئىشچىلارنىڭ مەكتەپ بىلەن فابرىكا ئارىسىدا تۈزۈلگەن نامەلۇم توختام بويىچە فابرىكىغا مەجبۇرىي ئېلىپ كېتىلگەنلىكى رۇخسەتسىز ئۆيگە قايتالمايدىغانلىقى ۋە ئايلىقىغا ئىككى يۈز يۈەن بىلەن تۆت يۈز يۈەن ئارىسىدا مائاش بېرىلىدىغانلىقى ئاشكارىلانغان بىز غايىپ ماھىرە مەمەتنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە يەكەن ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسىغىمۇ تېلېفون قىلدۇق ھە بۇ ما يەكەن ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسىمۇ ھە ھە ھە ھە بىز ماۋۇ سىلىنىڭكى ما ئىككىنچى كەسپىي ئوتتۇرا مەكتەپتىن بۇ مارالبېشىدىكى ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسىغا ئەۋەتىلگەن بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىنى بىر ئېنىقلاپ باقايلى دېگەنتۇق شۇلار قانداقراق ھازىر قانداقراق تۇرۇۋاتىدۇ كۆنۈپ قالدىمۇ شۇ يەرگە ئەھۋال ئىنتايىن ياخشى. شۇلارنىڭ ئىچىدىكى بۇ ماھىرە مەمەتتىن خەۋەر بارمۇ؟ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يوقاپ كەتكەن.
بۇ ئىشتا كۆڭۈل بۆلۈپ قاپسىغۇ. بىزنىڭ ئىشىمىز مۇشۇغۇ. بۇنداق ئىشلارنى سۈرۈشتە قىلىمىزغۇ. ھە ئۇنداق بولسا چۆنجى نېمەتىڭىزدۇ شۇنىڭغا جاۋاب يازىلى. جۇمۇ. بۇ خادىممۇ بۇ ھەقتە ھېچقانداق يىپ ئۇچى بەرمىدى.
سۈرۈشتە قىلىشقا بولمامدۇ بۇنى.
ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ساقچى خادىمى ماھىرە مەمەت مەسىلىسىنىڭ مىللەتلەر مۇناسىۋىتى مەسىلىسىگە ياتىدىغانلىقى، شۇڭا ساقچىلارنىڭ دېلونى ئېنىقلاشتا تولىمۇ ئېھتىياتچان ۋە ئاستا ھەرىكەت قىلغانلىقى، تېخىچە ماھىرە مەمەتنىڭ ھايات ماماتلىقى، ھايات بولسا نەدە ئىكەنلىكى ھەققىدە نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى ۋە تېخى يېقىندا ئاتا ئانىسىدىن قان ئېلىنغانلىقىنى ئاشكارىلىدى ۋە ماھىرە مەمەتنىڭ دادىسى بىلەن ئالاقىلىشىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى بىز بۇ ساقچى خادىمى تەمىنلىگەن ئالاقە نومۇرى بويىچە ماھىرە مەمەتنىڭ دادىسى بىلەن ئالاقىلەشتۇق.
سىز بۇ ماھىرە مەمەتنىڭ دادىسى بولىسىز شۇنداقمۇ؟
ھە مەن دادىسى.
ماھىرە مەمەتنىڭ بۇ دېلوسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۇ يېقىندا بىر قان ئالغان بىر ئىش بولدىمۇ سىزدە؟ ھە قان بەردىم قان بەردىم.
قەيەردىن ئالدى بۇ قاننى قايسى ئورگاندا؟ قاننى پەيچۇسودىن ئالدى. بۇ قاننى بېرىش ھەققىدە بۇ ئۇقتۇرۇش سىزگە مۇشۇ پەيچۇسودىن كەلدىمۇ ياكى ناھىيەدىنمۇ؟ پەيچۇسو ئۇقتۇرۇش قىلدى. ئۇ يېقىندا يېزىلىق ساقچىخانىنىڭ ئۆزلىرىدىن قان ئالغانلىقىنى، ئەمما دېلونىڭ تەرەققىياتى، يەنى ماھىرە مەمەتنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە يەنىلا ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
شۇ ئۇقتۇرغان چاغدا نېمە دەپ ئۇقتۇردى؟ نېمە سەۋەبتىن ئالدىكىن؟ قاننى ئېلىپ، يۇقىرىغا يوللايمىز دېدى، شۇ قاننى بەردىم. ئۇ قىزىڭنىڭ ئەھۋالى مەيەدىن مەيەگە كەلگىچە ئىكەن، مانىڭ ئۈچۈن ئېلىۋاتىمىز دەپ دېمىدىمۇ؟ دېلونىڭ تەرەققىياتى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدىمۇ؟
ياق ئۇنى بەرمىدى تېخى ھازىر شۇ سۈرۈشتە قىلىپ ھەدە يۇقىرىغا يوللاۋاتىدا.
ئانىسىدىنچۇ ئانىسىدىن ئالدىمۇ. ئالدى ئىككىلەندىن ئالدى. بۇ قانچە كۈننىڭ ئىچىدە جاۋاب بېرىمىز دەيدۇ. قاننى بەردىم بولدى باشقا ئىشنى ئۇقمايدۇ دېگەن ماقۇل دەپ قاننى بەردىم. قاننى ئۆزى بىر نېمە دەيدۇ دەپ نەچچە ۋاقىتچە ساقلاپ تۇردى. ئىلگىرى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان نورۋېگىيەدىكى سابىق ئادۋوكات بەختىيار ئۆمەر ئەپەندى دىئېننەي سىنىقى ئۈچۈن ئاتا ئانىسىدىن قان ئېلىشنىڭ غايىپ پەرزەنتنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ياخشى بىر ئۇچۇر ئەمەسلىكىنى بايان قىلغان.
دېمەك بۇ قان ئېلىش قانداق ئەھۋاللاردا ئېلىپ بېرىلىدۇ؟
ئەمدى مۇنداقچە ئېيتقان چاغدا قان يەنە قان ئېلىش دىئېننەي تەكشۈرۈشكە تارتىلىدۇ بۇ پەقەت سالاھىيەتنى بېكىتىشكە ئىشلىتىلىدۇ بۇنىڭدا ئەمدى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ دەيمىز دەرھال ئەقىلگە كېلىدىغان نەرسە نېمە ئەمدى شۇ قان ئېلىش ئاتا ئانىسىنىڭ كىملىكىنى تەكشۈرۈش بۇنىڭدىن ياخشى نەتىجىنى كۈتۈشكە بولمايدۇ چۈنكى كېسىپ ئېيتىشقا بولمايدۇ لېكىن ئادەم ھايات بولسا بۇ ھايات ئادەمنىڭكى قېنىنى ئۆزىنىڭكىنى ئېلىپ تەكشۈرىدۇ بولسا ئۆزىنىڭ سالاھىيىتىنى ئۆزى ئاشكارىلايدۇ يا بۇ ئادەم كېسەلمۇ ياكى ئۆزى سالاھىيىتىنى ئاشكارىلىغۇدەك ياكى ئۆزىنىڭ كىملىكىنى دېگۈدەك ھالەتتە ئەمەسمۇ ياكى بۇ ئادەمنىڭكى جەسىتىنىڭكى دېئېنئېيسىنى ئاتا-ئانىسىنىڭكى بىلەن سېلىشتۇرماقچىمۇ؟ نۇرغۇن ھەم جاۋابى چىقمايدىغان سوئاللار تۇغۇلدى.
يۇقىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدىن ۋەنخې كىيىم-كېچەك فابرىكىسىدا غايىب بولغان ئون سەككىز ياشلىق ماھىرە مەمەتنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن بەش يىلدىن كېيىن دېئېنئېي سىنىقى ئۈچۈن قان ئېلىنغانلىقى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق.

خەلقئارادا دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسىنىڭ تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئۆتكەنلىكىنى دىنلار مەزھەپلەر ئارا توقۇنۇش قان تۆكۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن دىنىي ئەركىنلىكنى قەتئىي قوغداش دىنلار ئارا چۈشىنىش ۋە تىنچلىقنى ساقلاشنىڭ تەخىرسىز مەسىلىگە ئايلانغانلىقىنى مۇھاكىمە قىلدى

بىز خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان قورقۇنچلۇق زىيانكەشلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشقا ئەڭ بۇرۇن چاقىرىق قىلدۇق دېدى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى فرانك ۋولف ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ سابىق ئەزالىرىدىن بولۇپ يىغىندا ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىل خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك قانۇن لايىھىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ۋە ماقۇللىنىشىغا مۇھىم تۆھپىلەرنى قوشقانلىقى تىلغا ئېلىندى ئۇ سۆزگە چىقىپ مۇنداق دېدى دۇنيا ئاھالىسىنىڭ سەكسەن پىرسەنتى دىنىي باستۇرۇش مەۋجۇت بولغان دۆلەت ۋە مۇھىتتا ياشايدۇ خىتايدا بولۇۋاتقان ئىشلارغا قاراپ باقايلى چېركاۋلار چېقىلدى تىبەت بۇددىستلىرىغا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىلدى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا بولسا ھەقىقىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈلمەكتە بىز خىتاينىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى لوببىچىلىك ھەرىكەتلىرىنى چەكلىشىمىز كېرەك خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ئەھۋالدا يەنە بەزىلەرنىڭ خىتاي ئۈچۈن گەپ قىلىشىغا ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى توسۇشىمىز كېرەك چۈنكى خىتاي ئوكرايناغا قارشى روسىيىگە ياردەم بەردى ئىرانغا ياردەم بەردى بۈگۈن ئىسرائىلىيىدە يۈز بەرگەن ئىشلارنىڭ ئارقىسىدىمۇ خىتاينىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ترېيسى مەن يىغىندا سۆزگە چىقىپ دىنىي ئەركىنلىك ھوقۇقىنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ تەبىئىي ھوقۇقى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت پرىنسىپى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى دۇنيادىكى مىليونلىغان ئىنسان ھەر تۈرلۈك دىنىي باستۇرۇشقا ئۇچرىماقتا ئامېرىكا ھەر خىل شەكىلدىكى دىنىي باستۇرۇشلارغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ ۋە شۇنداق قىلىشى كېرەك چۈنكى دىنىي ئەركىنلىك بۇ دۆلەتنىڭ تۈپ قىممەت قارىشىدۇر ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك بىلەن مەنىداش ئىسىمدۇر يىگىرمە بەش يىل ئىلگىرى خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك قانۇنى دىنىي ئەركىنلىكنى ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىياسىتىگە كىرگۈزدى يىگىرمە بەش يىلدىن بۇيان بىز بۇ قانۇننىڭ كۈچى بىلەن ئادالەتنى قوغداپ رەزىللىكنى ئەيىبلەپ دىنىي باستۇرۇشنى توسۇپ قالدۇق ھەمدە بىگۇناھ جانلارنى قوغدىدۇق بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى كىشىلىك ھوقۇق بىرەر خان پادىشاھ ياكى ھۆكۈمەت ئەمەس بەلكى تەڭرى بەرگەن ھوقۇقتۇر چۈنكى ئۇ بىزنى ياراتتى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ستېسىي پلاسكېت بۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا چوڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان يەھۇدىيلاردىن مىڭ كىشىنىڭ ئامېرىكىغا پاناھلىق تىلەپ كەلگەندە ئامېرىكىنىڭ ئۇلارنى قايتۇرۇۋەتكەنلىكىنى شۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئۇرۇش ۋە قالايمىقانچىلىقتا ئۆلگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ دىنىي ئايرىمچىلىق ۋە يەكلەشنىڭ ئامېرىكا روھىغا خىلاپ ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئاندىن ئامېرىكىدا ئىجرا قىلىنىپ كېلىۋاتقان خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك قانۇنىنىڭ ئاز سانلىق ئېتىقادچى خەلقنى باستۇرغان دۆلەتلەرنى جازالاش مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنى قانۇن ئۆزگەرتىشكە مەجبۇرلاش جەھەتتە تۈرتكىلىك رول ئوينىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى ئۇ مۇنداق دېدى ئۆتكەن يىل بىز ھەرىكەتكە كېلىپ كوممۇنىست خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى قورقۇنچلۇق جىنايەتلىرىگە قارشى چىقتۇق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ۋە باشقا قانۇنلارنى يولغا قويدۇق نۆۋەتتە يەنە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان چوڭ كۆلەملىك دىنىي باستۇرۇشلارنى توسۇشقا تىرىشىۋاتىمىز

زىيانكەشلىك ئەڭ ئېغىر بولغان دۆلەتلەر ئىچىدە خىتاي روسىيە ئىران پاكىستان ئۆزبېكىستان ۋېيتنام سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق دۆلەتلەر بارلىقىنى تىلغا ئالدى ئارىلىقتا يىغىن ئەھلى بۇ مەھبۇسلار ئۈچۈن بىردەم سۈكۈتتە تۇردى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېيمس لەنكفورد بۇ يىغىنغا يوللىغان ۋېدېئولۇق نۇتقىدا مۇنداق دېدى بىز ئۆتكەن بىر نەچچە ھەپتىدىن بېرى يۈز بېرىۋاتقان پاجىئەلەرنى كۆرۈۋاتىمىز يەھۇدىيلارغا قارشى دۈشمەنلىك ۋە ئېتىقادقا تايانغان زوراۋانلىق ھۇجۇمى بۈگۈن ئىسرائىلىيىدىلا يۈز بېرىۋاتقان ئىش ئەمەس خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا تىبەت بۇددىستلىرىغا قايتا قايتا يۈرگۈزۈۋاتقان زوراۋانلىقى ۋە قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىغا قاراپ باقايلى بىز شۇنى بىلىمىزكى بىر ئادەم ئەتىگىنى ئورنىدىن تۇغاندا شۇ بىر كۈنلۈك ھاياتىنى ئېتىقادى بىلەن ئۆتكۈزۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ بىز شۇ ئادەملەر ئۈچۈن داۋاملىق ئاۋاز چىقىرايلى چۈنكى ئېتىقاد ئەركىنلىكىمىز گۈللەپ ياشنىغاندىلا ئەركىنلىك گۈللىرىمىز پورەكلەپ ئېچىلىدۇ مەلۇماتلارغا قارىغاندا بۇ يىغىننى ئۇيۇشتۇرغان ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تەرىپىدىن قۇرۇلغان مۇستەقىل دىنىي مەسلىھەتچىلىك ئورگىنى بولۇپ خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك پرىنسىپى ۋە ئۆلچىمىگە ئاساسەن چەت ئەللەردىكى دىنىي ئەركىنلىك ئەھۋالىنى باھالايدۇ ئامېرىكىنىڭ سىياسەتلىرىگە باھا بېرىدۇ شۇنداقلا ئامېرىكا پرېزىدېنتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋە دۆلەت مەجلىسىگە پىكىر تەكلىپ بېرىدۇ يېقىندا ئامېرىكىدىكى قانۇنسىز ئوكيان لايىھىسى ناملىق تەشكىلات تۆت يىل تەكشۈرۈش ئەپ بېرىش ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىۋاتقان خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان بۇ دوكلات ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىپ خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئامېرىكا دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى بۇلغاش ئەھۋالى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئالدى تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى
دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئامېرىكىلىقلارنىڭ مەيلى رېستورانلاردا بولسۇن ياكى ئائىلە مەكتەپ ۋە ياكى ھەربىي قىسىملاردا بولسۇن كۈندىلىك ئىستېمالىدىكى كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىم يېمەكلىك تۈرلىرىنىڭ بىرى شۇڭا ئامېرىكا دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلغۇچى دۆلەت بولۇش سۈپىتىدە يەتمىش بەش سەكسەن پىرسەنتتەك دېڭىز مەھسۇلاتىنى ئىمپورت قىلىدۇ مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ئۆتكەن يىلى ئوتتۇز مىلياردتىن ئارتۇق قىممەتتە دېڭىز مەھسۇلاتى ئىمپورت قىلغان بولۇپ خىتاي ئامېرىكىغا دېڭىز مەھسۇلاتى ئېكسپورت قىلىدىغان بىر يۈز ئەللىكتەك دۆلەتنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاساسلىق مەنبە ھېسابلانماقتا لېكىن ئالدىنقى ھەپتە ئامېرىكىدىكى قانۇنسىز ئوكيان لايىھىسى تەشكىلاتىنىڭ تۆت يىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق خىتاي بېلىقچىلىق ئىگىلىكىنىڭ دېڭىز ئوكيان مۇھىتىغا ئېغىر بۇزغۇنچىلىق قىپلا قالماي خىتاينىڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشىدا شىمالىي كورېيىلىك ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلىتىدىغانلىقى ئاز دېگەندە ئون خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلەتكەنلىكىنى ئاشكارىلىشى ئامېرىكىدا زەنجىرسىمان ئىنكاس قوزغىماقتا بۇ ئەھۋالغا قارىتا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ھەرىكەتكە ئۆتكەن بۇ كومىتېتنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى چاقىرغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا كومىتېتنىڭ قوش رەئىسلىرىدىن پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنى خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا چاقىرغان خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئامېرىكا دېڭىز مەھسۇلاتلىرى تەمىنلەش زەنجىرىنى قانداق بۇلغاۋاتىدۇ ماۋزۇلۇق مەزكۇر گۇۋاھلىق يىغىنى كىرىستوفېر سىمىت بىلەن بۇ كومىتېتنىڭ يەنە بىر قوش رەئىسلىرىدىن كېڭەش پالاتا ئەزاسى

شۇ خۇسۇستا مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە باشقا ئېكسپلاتاتسىيە قىلمىشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىغا سۇنۇلۇشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا بىۋاسىتە خىلاپلىق قىلغانلىق ئىكەن كىرىستوفېر سىمىس مۇنداق دەيدۇ، بۇ تەكشۈرۈش خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى بازا قىلغان شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر ۋە شىمالىي كورېيەلىك مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىدىن پايدىلىنىپ پىششىقلاپ ئىشلەپچىقارغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا ئېلىپ كىرىلىشىنىڭ ئەندىشە قىلارلىق ئەندىزىسىنى ئاشكارىلىغان بېلىق گۆشىدىن تارتىپ كالامارىغىچە بولغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئاساسلىق رېستوران توپ سېتىش زەنجىرلىرىگە ھەتتا ئامېرىكا مەكتەپ ۋە ھەربىي بازىلىرىنىڭ يېمەكلىك تەمىنلىشىگە سوقۇنۇپ كىرگەن بۇ خىل ھەرىكەت ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا بىۋاسىتە خىلاپلىق قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەش ۋە جازالاش تىرىشچانلىقىغىمۇ زىت كىرىستوفېر سمىتنىڭ يىغىندا ئاشكارىلىشىچە ئۇ كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلې بىلەن ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرىغا خەت يېزىپ خىتاينىڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئالاقىسىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان كىرىستوفېر سىمىت شۇنىڭ ئۈچۈن مەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى مېركلې بىلەن بىرلىشىپ ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىغا بىر مەكتۇپ تەييارلىدۇق مىنىستىر مايوركاسقا يېزىلغان بۇ مەكتۇپتا ئۇنىڭ يالغۇز خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دېڭىز ۋە قۇرۇقلۇقتىكى ئەندىشە قىلارلىق ھەرىكەتلىرى ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپلا قالماي بىزنىڭ سىستېمىمىزدىكى ئاجىزلىقلار ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركەتلىرىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بولغان باغلىنىشىنىمۇ تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلدۇق دەپ كۆرسەتتى بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىدا قانۇنسىز ئوكيان لايىھەسى پروگراممىسىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە دىرېكتورى ئىئان ئۇربىنا جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن پروفېسسورى روبېرت ستۇمبېرگ شىمالىي كورېيە كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى گرېگ سكارتوليو ۋە ستىمسون مەركىزىنىڭ مۇھىت بىخەتەرلىك پروگراممىسى دىرېكتورى سالىي يوزېل قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇۋاھلىق بەردى ئۇلار خىتاينىڭ دېڭىز ئوكيانلىرىدىكى بېلىقچىلىق مەشغۇلاتى ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشىنى قانۇنىي مۇھىت كىشىلىك ھوقۇق تەمىنلەش زەنجىرى

يان ئوربىنا مۇنداق دەيدۇ، ھۆكۈمەت ئۇنىڭ بۇ زور كۆلەملىك دېڭىز مەھسۇلاتلىرى سانائىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى توختىتىپ قويماسلىق ئۈچۈن، خىتاينىڭ غەربىدىكى ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونى شىنجاڭدىن خىتاينىڭ شەندۇڭ ۋە شەرقىدىكى دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىش بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە يۆتكىدى. بۇ ۋاقىتتا دۇنيانىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىم دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشى تەسىرگە ئۇچرىدى تەكشۈرۈشتىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى مىڭ نەپەر ئىشچىنىڭ شەندۇڭدىكى دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان ئاز دېگەندە ئون كارخانىغا مەجبۇرىي يۆتكەلگەنلىكىنى بايقىدۇق ھالبۇكى بۇ كارخانىلار ئامېرىكىدىكى ئونلىغان داڭلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنى ۋە يىگىرمىدەك دۆلەتتىكى بۇ خىل كارخانىلارنى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەيدىغان ئورۇنلار ئىدى يان ئوربىنا يەنە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئىنكاس قايتۇرۇشتا خىتايدىكى يەرلىك ھەمكارلاشقۇچى شىركەتلەرنىڭ ياكى ئەمگەك مۇپەتتىش شىركەتلىرىنىڭ يېتەرلىك دەلىل يوق دېگەن سۆزلىرىگە ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ لېكىن بۇ خىل باھانالارنىڭ ئەمدى ئاقمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى يان ئوربىنا مۇنداق دەيدۇ خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىش دائىرىلىرى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ ئىشچىلىرىنى ئىشلىتىشنىڭ خىتاي قانۇنىغا خىلاپ ئەمەسلىكى ئۇلارنى ئىشلىتىش مەجبۇرىي ئەمگەك ھېسابلانمايدىغانلىقىنى چۈنكى ئۇلارغا ياتاق مۇئاش بېرىلىدىغانلىقى كەسپىي تەربىيە ئالىدىغانلىقى ۋە ئادىل مۇئامىلە قىلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلدى لېكىن ئامېرىكا شىركەتلىرى شۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىشى كېرەك ئامېرىكا قانۇنىدا شىنجاڭ ئىشچىلىرىنى ئىشلىتىش قانۇنسىزلىق چۈنكى بۇ ئىشچىلارغا مائاش بېرىلسىمۇ لېكىن ئۇلار تەكشۈرگۈچىلەرگە ياكى ھۆكۈمەت ئاخباراتىغا خىزمىتىدىن خۇشال ئىكەنلىكىنى ئېيتسىمۇ بەرىبىر گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئامېرىكا ئەمگەك مىنىستىرلىقىنىڭ خەلقئارا ئىشلارغا مەسئۇل مۇئاۋىن ياردەمچى مىنىستىرى تېيا لى قانۇنسىز بېلىقچىلىق ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشتە يالغۇز ھۆكۈمەتنىڭ ھەرىكىتى يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەمكارلىققا ئېھتىياجلىقكەن تېيا لى مۇنداق دەيدۇ خىتاينىڭ بېلىقچىلىق ماگناتى بولغان پىڭتەن بېلىقچىلىق شىركىتىنىڭ ئەمگەك ئېكسپلاتاتسىيەسى ۋە قانۇنسىز بېلىق تۇتۇشىغا قارىتا جازا تەدبىرلىرىنىڭ يۈرگۈزۈلۈشى بىزنىڭ قانۇن ئىجرا قىلىش يولىدا باسقان مۇھىم بىر قەدىمىمىزدۇر لېكىن يالغۇز ھۆكۈمەتنىڭ ھەرىكىتى ئارقىلىقلا بۇ مەسىلە ھەل بولمايدىغانلىقىنى بىلىمىز بۇنىڭ ئۈچۈن بىز تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشىمىز ئۈنۈملۈك سىياسەت ۋە قانۇن ئىجرائاتى ھەم دۇنيا تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىغا ھاجىتىمىز بار تىيا لىنىڭ تەكىتلىشىچە ئۇلار ئەمگەك ئېكسپلۇئاتاتسىيىسىنى چەكلەشتە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قوراللارغا ئېھتىياجلىقكەن بىز رەئىس سىمىس تەكىتلەپ ئۆتكەندەك شىركەتلەرنىڭ دۇنيا تەمىنلەش زەنجىرىدە تېگىشلىك مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشىنى كۆرۈشنى خالايمىز بىز يەنە ئەمگەك ئېكسپلۇئاتاتسىيىسىنى بىر تەرەپ قىلىشتا جازانى كۈچەيتىش بازارغا قاتنىشىشنى رەت قىلىش جەھەتلەردىن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قوراللارغا ئېھتىياجلىق رىقابەتنى يېڭىش مۈشكۈل بولسىمۇ لېكىن ئىلگىرلەش ھاسىل قىلىش يەنىلا مۇمكىن دەپ كۆرسەتتى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىتنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي دېڭىز ئوكيان بېلىقچىلىقى يەنە دۆلەت بىخەتەرلىك مەسىلىسىمۇ پەيدا قىلماقتا ئىكەن ئۇ خىتاي بېلىقچىلىق كېمىلىرىنىڭ خىتاي دېڭىز قوراللىق كۈچلىرىدەك ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى كىرىستوفېر سىمىس مۇنداق دەيدۇ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن سىرت ئۇلار يەنە دۆلەت بىخەتەرلىك مەسىلىسىمۇ بولماقتا خىتاي بېلىقچىلىق كېمىلىرى خىتاي دېڭىز قوراللىقلىرىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە ھەرىكەت قىلىدۇ بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا بۇ خىل بېلىقچىلىق كېمىسى مەتسۇ ئارىلىدىكى دېڭىز ئاستى سىم يوللىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلدى كىرىستوفېر سىمىتنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ يۈزلىگەن بۇ خىل بېلىقچىلىق كېمىسى يەنە فىلىپپىن ۋېيتنام مالايسىيا ھىندونېزىيە دېڭىز تەۋەلىكلىرىدە خىتاينىڭ نېفىت تەبىئىي گاز تەكشۈرۈش كېمىلىرىگە ھەمكارلاشماقتىكەن قانۇنسىز ئوكيان لايىھىسىنىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتى ئالدىنقى ھەپتە نيۇ يوركلۇق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنىپ خېلى غۇلغۇلا قوزغىغان

ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھاكېرلىك ھەققىدە مەلۇمات بېرىشتىن تارتىپ ئۆزلىرى ياسىغان كىچىك ئايروپىلاننى تونۇشتۇرۇشقىچە بولغان ئىلمىي لېكسىيىلىرى فېستىۋال ئىشتراكچىلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن تەپسىلىي مەلۇمات ئاڭلايسىلەر تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىنى مەركەز قىلغان ئۇيغۇر سىتەم نامىدىكى مەكتەپ ئۇيغۇر بالىلارغا تور يۈزىدە ۋە يۈزتۇرانە ئۆتۈلىدىغان روبوت ۋە پروگرامما تىلى دەرسلىرى بىلەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا ناھايىتى تونۇشلۇق ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا مەزكۇر مەكتەپتە ئالتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە يازلىق تەتىل بويىچە پروگرامما تىللىرى ۋە روبوت دەرسى ئۆتۈلگەنلىكىنى ئاڭلاتقان ئىدۇق ئۇيغۇر سىتەم مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى دەرس پروگراممىلىرىغا ئاساسەن سۈنئىي ئەقىل كۈچەيتىلگەن رېئاللىق تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ ھەر تۈرلۈك ئويۇنلارنى ياسىغان

تولۇپ يېنىۋاتقان قەدىرلىك ئاتا-ئانىلار! كۆرۈنۈشتە غەمسىز، ئەمما ئەتراپىدىكى ھەممە نەرسىگە قىزىقىپ قارايدىغان ئوماق، سەبىي بالىلار! ھەممىڭلارنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئۇيغۇر سىتەم تېخنىكا فېستىۋالىمىزغا قەدەم تەشرىپ قىلغىنىڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمىز! ئۇيغۇر سىتەم گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىسى مەمتىمىن نۇرىدىن مۇئەللىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ،

قانداق ئوتتۇرىغا چىقارغانلىقى ياكى ئىشلەش پىرىنسىپى دېگەندەك مەسىلىلەرنى چۈشەندۈرىدىغان ئىلمىي تېخنىكىلىق سۇنۇملار يەنى لېكسىيەلەر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا خىلمۇ خىل روبوت پىروژېكتلىرى سۈنئىي ئەقىل ئىشلىتىلگەن پىروژېكتلار ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە خىلمۇ خىل ئويۇنلار بىزنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىمىزنىڭكى رەقەملىك مۇھىتتىكى ئەكس ئەتتۈرۈلۈشى بولغان ئويۇنلار قاتارلىق دائىرىسى ناھايىتى كەڭ مول مەزمۇنلۇق بىر پائالىيەت بولدى تامچە سۇدىن دېڭىز كۆرۈنەر دېگەندەك بۇ ئوقۇغۇچىلارغا قاراپ يورۇق بىر كەلگۈسىنى كۆرگەندەك بولدۇم مەن شەخسەن فېستىۋالغا قاتناشقان ماھىرلار ئالەم بىلىملىرى خاكېرلىك ھەققىدىكى مەلۇماتلاردىن تارتىپ كىرپىنى قانداق باقىمىز دېگەنگە ئوخشاش ھەر تۈرلۈك قىزىقارلىق تېمىلار ھەققىدە ئەتراپلىق لېكسىيە بەرگەن ئۇلار ئۆزلىرى تەييارلىغان سۇنۇمدىكى خەتلەرنى ئۇيغۇرچە يېزىشقا چۈشەندۈرگەندە ئۇيغۇرچە سۆزلەشكە ئەھمىيەت بەرگەن بالىلارنىڭ بىر قانچىسى ئايروپىلان ھەققىدە لېكسىيە تەييارلىغان بولۇپ ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئىبراھىم ھەمزە ئاكا-ئۇكىلار ئۆزلىرى ياسىغان ئايروپىلاننى تونۇشتۇرغان ئەسسالامۇئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار مېنىڭ ئىسمىم ھەمزە، ئۇكامنىڭ ئىسمى ئىبراھىم. بىز بىر يىل ئالدىنقى كۆرگەزمىدە ئېف يىگىرمە ئىككىنى قىلغانىدۇق. ئۇندا پەقەت مودېل بولۇپ قالغانىدى ھەمدە بۇنىڭ ئىچىدە موتور ئۇنداق نەرسىلەرنى قىلمىغانىدۇق. بۇ ئىككىنچى باسقۇچتا ھەمدە بىر قەدەم ئالدىن ئالدۇق. بۇنىڭ ئىچىغا موتور تاقتۇق. بۇ ئېف يىگىرمە ئىككى ئەمەس، رېيسى ترېينېر ئايروپىلان مودېلى. ھازىر مانا ئۇكام سىلىغا كۆرسىتىدۇ.

ئەركىن سىدىق ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇيغۇر بالىلىرىمۇ باشقا تەرەققىي قىلغان ئەللەردىكى بالىلارغا ئوخشاش يۇقىرى تېخنولوگىيەگە ۋە يۇقىرى تېخنولوگىيە بىلىملىرىگە ئىنتايىن قىزىقىدۇ لېكىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ۋە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر بالىلىرى ئۈچۈن بۇ جەھەتتىكى پۇرسەت ئانچە كۆپ ئەمەس تۈركىيەدىكى مەمتىمىن نۇرىدىن ئىنىمىز كۇرسلارنى ئاچقاندىن كېيىن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭكى بۇ ئىشقا بولغان قىزغىنلىقى ئىنتايىن يۇقىرى بولدى مۇشۇ قېتىمقى فېستىۋالدا بالىلارنىڭكى ياسىغان نەرسىلىرىمۇ ئايروپىلاندىن تارتىپ سىزىقنى بويلاپ ماڭىدىغان ماشىنا ھەر خىل تۈرلەر ئەمدى ھەممىسى كۆپلىگەن تېخنولوگىيە كەسپىي ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا بۇ بالىلار مۇشۇ بىر نەرسە ياساش ئارقىلىق ناھايىتى كۆپ بىلىمگە ئىگە بولىدۇ. ئادەتتە مۇشۇنداق تۈرلەرنى قىلغان ۋاقتىدا كۆپ خىل بىلىملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇنى قىلىۋاتقان بالىلىرىمىز تېخى ناھايىتى ياش بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار مۇشۇنداق بىر دەۋردە ئىگىلىگەن بىلىم ئۇلارغا بىر ئۆمۈر ھەمراھ بولىدۇ.
فېستىۋالغا ئەنگلىيەدىن تور ئارقىلىق قاتناشقان ئالتە ياشلىق فەرۇق يۈسۈپ كىرپە ھەققىدىكى لېكسىيىسىنى راۋان ئۇيغۇر تىلىدا قىزىقارلىق قىلىپ سۆزلەپ بەرگەندە پۈتۈن تاماشىبىنلار ئاپىرىن ئېيتىشىپ كەتكەن سىلەر ئىلگىرىكى زامانلاردا كىرپە كالا كالا سۈتى ئىچىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قالغان لېكىن ئۇنداق ئەمەس چۈنكى كالا سۈتى كىرپىلەرگە زىيان قىلىدۇ شۇڭلاشقا ئەڭ ياخشىسى سۇ بەرگىنىمىز ياخشىكەن. فەرۇخ يۈسۈپ رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدە تېسلاغا ئوخشاش يۇقىرى تېخنىكىلىق قاتناش قوراللىرىنى ئىجاد قىلىش ئارزۇسى بارلىقىنى چۈچۈك تىللىرى بىلەن ئاڭلاتتى. ئەسسالامالەيكۇم مېنىڭ ئىسمىم فەرۇخ مەن بۇ يىل ئالتە ياشقا كىردىم مەن ئەنگلىيەدە ياشايمەن مەن مەكتەپتە ئىككىنجى يىللىقتا ئوقۇيمەن. مەن يازلىق تەتىلدە ئۇيغۇر سىتەم دەرسكە قاتنىشىپ كودىغا بەك قىزىقىپ قالدىم مەن نەرسىلەرنى سىزغاندا مەن بەك ھاياجانلىنىپ مەن ئاتا ئانامغىمۇ كۆرسەتتىم ئاكا ئاچىلىرىم ياسىغان نەرسىلەر بەك قالتىس ئىكەن ئۇ مەن چوڭ بولغاندا ئىنشائاللا مەن بىر تال تېسلا پويىزنى ياسايمەن تېسلا پويىز نېمە ئىكەنلىكىنى سىلەرگە دەپ بېرەي. تېسلا پويىز دېگەن بىر پويىز ۋە بىز نەگە بېرىش بېرىدىغانلىقىنى دەيمىز. ئەمدى بىز رولنى تۇتمىساقمۇ پويىز ئۆزى بارىدۇ ۋە ئۆزى قىزىل چىراغدا ئۆزى توختاپ، يېشىل چىراغدا ئۆزى ماڭىدۇ. پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇر ئاداشلىرىمغا ئۇتۇق تىلەيمەن. پائالىيەتكە تاماشىبىن سۈپىتىدە قاتناشقان ئامىنە سەدەپ خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ نەق مەيداندا ھېس قىلغانلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
مەن بۇ يىلقى تېخنىكا فېستىۋالىغا نەچچە يىلدادىكىگە ئوخشاشلا تاماشىبىن بولۇپ باردىم. ئوقۇغۇچىلارنىڭكى تەييارلىغان پروجىلىرى بىر بىرسىدىن ئېسىل يەنە بالىلارنىڭ تەسەۋۋۇرىغا ئانارلىق ئەقلىڭىز ھەيران قالغۇدەك دەرىجىدە شۇ ياخشى تەسەۋۋۇرلارنى قىپتۇ. باشتىن ئاخىر تولۇق كۆردۈم شۇنچىلىك ھاياجانلاندىم. ماڭا ئوخشاش باشقا قاتناشقۇچىلارمۇ شۇنچىلىك ھاياجانلاندى دەپ ئويلايمەن. چۈنكى بىزدەك مۇھاجىرەتتە بالىلىرىمىز مەسىلەن ئۆيدە بىر ئۇيغۇرچە پاراڭلاشقان بىلەن مەكتەپلەرگە بارسا پۈتۈنلەي تۈركچە، ئوقۇۋاتقان كىتابلىرى تۈركچە. مۇشۇ خىل ئەھۋالدا بالىلار شۇنچىلىك مۇرەككەپ بولغان تېخنىكىلىق گەپلەرنى ئاشۇ ئۇيغۇرچە بىز چۈشىنەلىگىدەك ئاشۇنداق بىر شەكىل بىلەن بىزگە سۇنۇم قىلىپ بەردى. ئەمدى ئۇيغۇر بالىلارنىكى ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ مۇشۇ ياشتا مۇشۇنداق بىر يۇقىرى تېخنىكىدا، يۇقىرى سەۋىيەدە مۇشۇنداق بىر تېخنىكىلىق بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، مۇشۇنداق يېتىشىۋاتقىنى ئادەمنى ھەقىقەتەن ھاياجانلاندۇرىدۇ. مۇشۇ ئەقىللىق بالىلىرىمىزغا قارىغان ۋاقتىمىزدا بىزدىكى ھېلىقى ۋەتەنپەرۋەرلىك، ۋەتەننىڭ مۇشۇ مۇستەقىللىقىغا بولغان بىزنىڭ ئىرادىمىزمۇ كۈچىيىدىكەن. مۇشۇ بالىلىرىمىزغا نېمە ئۈچۈن بىز بىر ۋەتەن قۇرۇپ بېرەلمەيمىز دەپ مەن ئۆزۈمدىن شۇنچىلىك سورىدىم ئەمدى.
ئۇيغۇر سىتەم گۇرۇپپىسىنىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا، مەزكۇر گۇرۇپپا ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تەبىئىي پەن، تېخنىكا قىزغىنلىقىنى قوزغاش، ياش ئۆسمۈرلەر ئارىسىدا روبوت ۋە ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەقسىتىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان قۇرۇلغاندىن بۇيان تور يۈزى ۋە يۈزتۇرانە شەكىلدە كومپيۇتېر روبوت پروگرامما تىللىرى ماتېماتىكا فىزىكا ۋە باشقا تەبىئىي پەنلەر بويىچە دەرس ئۆتۈلگەن دەرسلەر پۈتۈنلەي ھەقسىز بولۇپ كومپيۇتېر پروگرامما تىللىرى ۋە روبوت دەرسلىرى بويىچە تەربىيىلەنگەن ئوقۇغۇچىنىڭ سانى ئالتە يۈزدىن ئاشقان

كانادانىڭ كېبېك رايونىدىكى مەگىل ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ يىللىق ئۇچرىشىشىدا ئۇيغۇرلارغا ئەمەلىي ياردەم قىلىش مەقسىتىدە ئۇنىۋېرسىتېتتىن پارلامېنتقا ئۇيغۇرلارغا ھەق ھوقۇق ۋە ئادالەت تېمىلىق ئىلمىي مۇزاكىرە ئېپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتكە كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەرى ۋە كېبېكتىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلار قاتناشقان تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى مەگىل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلارنىڭ يىللىق يىغىلىشىدا ھازىر ئۇيغۇر ئېلىدا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ۋە ئۇيغۇرلارغا ئەمەلىي ياردەم قىلىش توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتكە كانادادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن كېلىپ چىققان كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەرى قاتنىشىپ سۆز قىلغان يىغىندا يەنە ئۇيغۇرلارنى خەلقئارالىق قوللاش تەشكىلاتىدىن بىر قانچە كىشىمۇ سۆز قىلغان سەمىر زۇبەرى كانادانىڭ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى ئەكېلىش ئۈچۈن كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقلىرى ۋە بۇنىڭدىن كېيىن قىلىدىغان كونكرېت خىزمەتلەر ھەققىدە توختالغان سەمىر زۇبەرى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ قېتىمقى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىلەر ۋە ئۆزىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك خىزمەتلەر ھەققىدە پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ مەگىل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىلارنىڭ پائالىيىتى ئىدى بۇ پائالىيەتتە ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئەتراپتىكى جەمئىيەت ۋە كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان تىرىشچانلىق ھەققىدە سۆزلەندى ھازىر داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇنىۋېرسىتېت جەمئىيەت ۋە كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قانداق كونكرېت ياردەم قىلىشى ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى مەگىل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىر يەرگە يىغىلىپ ۋە ئۆزئارا تەشكىللىنىپ ئېلىپ بارغان پائالىيىتى ئۇ ئۇلارنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەنلىكىنى خاتىرىلەپ يىلدا بىر ئېلىپ بارىدىغان پائالىيىتى بۇنى ئۆيگە قايتىش دەپ ئاتايدۇ بۇ پائالىيەت تەشكىللەش ئارقىلىق ھازىر ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلار بىلەن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىلارنى بىر يەرگە جەم قىلىدۇ سەمىر زۇبەرى ئەپەندى بۇ پائالىيەتنىڭ ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. بۇ پائالىيەت ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. بىز كانادانىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلغانلىقى توغرىسىدا، يەنى كانادانىڭ ئۈچىنچى دۆلەتتىن ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كۆچۈرۈش نىيىتى ھەققىدە ئوچۇق سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. شۇنداقلا سوئال جاۋاب قىسمىدا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇلدى، بەك ياخشى بولدى. مەگىل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئۇيغۇرلارنى خەلقئارالىق قوللاش تەشكىلاتىدا خالىسانە خىزمەت قىلىۋاتقان ئىنژېنېر زاپەر ئالىپ بۇ يىغىلىشتا سۆز قىلغان ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ پائالىيەتنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دەردىنى بىلدۈرۈش ۋە ئۇيغۇرلارغا ھەقىقىي ياردەم قىلىش ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى پۇرسەت بولغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ئوقۇغۇچىلار ناھايىتى قىزغىن بولدى كۆپ سوئال سورىدى ئۇلار ئۇيغۇرلارغا ئەمەلىي ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى دېدى

بىزنىڭ ئۇيغۇرلارغا بىر ۋەدە بەرگەن بىزگە دېگەن شۇ ۋاقىتتا مەن بۇ ئىشنى مېنىڭ يۈز پىرسەنت ئېنېرجىنى بېرىمەن بۇ شۇ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشقا دەپ شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ قىلىۋاتقان ئىشى ئۇنكېيىن شۇ ئۇيغۇرلارنى تونۇش قىلىشقا ئەلۋەتتە ئۇنكېيىن مۇشۇ ئوقۇغۇچى بالىلار قانداق ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشىگە ياردەم قىلالايدۇ ئۇنكېيىن مۇشۇ ھۆكۈمەت تەرەپتىن نېمە بولۇۋاتقاننى ماڭا چۈشەندۈرۈش بېرىپ.

تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى ئېچىلغان تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ۋە تۈرك دۇنياسى ماۋزۇلۇق يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە ئېلىپ بارغان مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ يىغىن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، تۈرك ئوچاقلىرى تەشكىلاتى رەئىسى مەمەت ئۆز ئەپەندى ئېچىلىش نۇتقى سۆزلىدى. تۈرك ئوچاقلىرى تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى پروفېسسور دوكتور مەمەت شاھىنگۆز ئەپەندى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى تېمىسىدا ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ پەنلىرى پروفېسسورى ئۈچلەر بۇلدۇق ئەپەندى تۈركىيەنىڭ تۈرك دۇنياسىغا بولغان كۆز قارىشى پروفېسسور دوكتور ئىبراھىم ئەتەم ئاتنۇر ئەپەندى تۈرك دۇنياسىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى يۈزلىنىشى تېمىسىدا دوكلات بەردى. مەزكۇر يىغىننى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون ئىككىنچى يىلى قۇرۇلغان تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان تۈرك ئوچاقلىرى تەشكىلاتى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، يىغىنغا ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرى،

ئىككى مىڭ ئون سەككىزدىن بۇ يانا دوغۇ تۈركىستاندا بىر مىللەت ئۆلۈمە ماھكۇم ئېدىلمىش ۋازىيەتتە. دوغۇ تۈركىستانلا ئىلگىلى سەسىمىزى يۈكسەلتىيور مۇيۇز؟ مەن دەرد-ئەلەملەرنى ھەرگىز سېلىشتۇرمايمەن. ئەگەر غەززىدىكى ۋەقەگە بولغان كۆز قارىشىمىزنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان بولساق، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن تارتىپ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر مىللىتى ئۆلۈمگە تاشلاپ قويۇلدى.

ئۇرۇنۇشى مۇمكىن. لېكىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىدىن ئىبارەت قىلمىشىنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولمايدۇ. ئەگەر ئىجتىمائىي تاراتقۇلارنى ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ مېڭىسىنى قانداق يۇيۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋالالايسىز. ھازىر شەرقىي تۈركىستانلىق ياش ئۆسمۈرلەر مىللىي، دىنىي كىملىكىدىن ئۇزاقلاشتۇرۇلدى. بىز دۇنيادىكى مەسىلىلەرگە مىللىي ۋە ئىنسانىي نۇقتىدىن قارىيالىساق توغرا قارىغان بولىمىز. ئارقىدىن ئەنقەرەدىكى غازى ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى، تۈرك ئوچاقلىرى تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى مەمەت شاھىنگۆز ئەپەندى بەرگەن دوكلاتىدا ئۇيغۇرلار ئۆتكەن ئەسىردە قۇرغان ئىككى جۇمھۇرىيىتى توغرىسىدا to'xtaldi o mundoq dedi 1931 yılında isyan Doğu Türkistan'ın bütün bölgelerine yayılır. Çin idaresi isyanların önünü alamaz. 1933 yılında Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilir. Kendi idaresi altında yaşayan Batı Türkistan Türklerine örnek olmasından korkan Rusya bu yeni gelişmeler karşısında Çin'le işbirliği içerisine girer. 1931 yılı Şarkı Türkistan'da yüzbegen yüzbergen neticesi de 1933 yılı شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان. بۇ جۇمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ غەربىي تۈركىستاندىكى تۈركىي خەلقلەرگە يامان نەمۇنە بولۇشىدىن قورققان سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ، مەزكۇر جۇمھۇرىيەتنى يوق قىلىۋەتكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننىڭ شىمالىدىكى غۇلجىدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئېلان قىلىنغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان كوممۇنىست خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغاندىن كېيىن مىللىي ئارمىيە يوق قىلىنغان. ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي تۈركىستان رەھبەرلىرىنىڭ بەزىلىرى سۇيىقەست بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن، بەزىلىرى بولسا چەت ئەلگە قېچىشقا مەجبۇر بولغان. شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشى يەتمىش تۆت يىلدىن بۇيان داۋام قىلماقتا. ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا تۈرك ئوچاقلىرى تەشكىلاتى بولۇش سۈپىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىنىڭ نېمە دەرد-ئەلەملەرنى تارتىۋاتقانلىقىنى ياخشى بىلىدىغانلىقىنى، تۈركىيەدە، تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى داۋاملىق كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى، پەقەتلا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىلا ئەمەس، قىرىم تاتارلىرى، ئىراق، كەركۈك ۋە موسۇلدىكى تۈركمەنلەر ياۋروپادىكى تۈركلەرنىڭ مەسىلىلىرىنىمۇ كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىپ، ھەل قىلىش يوللىرى ئىزدەشنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ۋە تۈرك دۇنياسى ماۋزۇلۇق يىغىن ئاخىرىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى يىغىننىڭ ياخشى ئۆتكەنلىكىنى، بۇ يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى، مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى ۋە بۈگۈن دۇچار بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. يىغىننىڭ ئېچىلىشىدا تۈرك ئوچاقلىرى رەئىسى پىروفېسسور مەھمەت ئۆز ئەپەندى نۇتقىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي خەلقلىرىنىڭ خىتاي تەرىپىدىن، قىرغىنچىلىق ۋە ئاسسىمىلياتسىيەگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى، تۈرك ئوچاقلىرى ۋە تۈرك مىللىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىغا ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى، نۆۋەتتە تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارىتا ھەرىكەتكە ئۆتۈشتە يوق ئەكسىچە سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىدى. يىگىرمىنچى ئەسىردە ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ۋەزىيەت، شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان بىر دۆلەت ئىكەنلىكى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭكى قىرغىنچىلىق ۋە ئاسسىمىلياتسىيەدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر يولىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك ئىكەنلىكىنى، ئوتتۇرىغا قويدى. بىر يۈز ئون بىرىنچى يىللىق بىر ئەسىردىن كۆپ تارىخقا ئىگە تۈرك زىيالىي ۋە ئاكادېمىكلىرىدىن تەشكىل تاپقان تۈرك ئوچاقلىرىنىڭ باشتىن ئاخىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىق كۈرىشىنى قوللاپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىل بىر دۆلەت بولۇشى ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ قولىدىن كېلىشىچە كۈچەيدىغانلىقىنى ئىپادە قىلىشى بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پايدىلىق بىر ۋەزىيەت دەپ ئويلايمەن. تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى رەسمىي جاكارلانغان بولۇپ، قۇرۇلۇشىنىڭ يۈز يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ھەر خىل پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.